सप्ताहे तृतीयाध्यायस्य प्रथमश्लोकं वयं पठितवन्तः इदानीं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयश्लोकं पठामः प्रथमश्लोकम् एकवारं वदामः अनन्तरं ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घो रे तत् किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव इदानीम् अग्रिम श्लोकं पश्यामः व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसि मे बुद्धि बुद्धिं मोहय सीव मे बुद्धिं मोहय सीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् मिलित्वा पठामः व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं सर्वे मिलित्वा पठामः व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् इदानीं पठितुं वयं जानीमः पदच्छेदं कुर्मः एकैकपदं व्यामिश्रेणेव इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः व्यामिश्रेण इव വ്യാമിശ്രേണ ഇവ വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന एकपदमेव वाक्येन बुद्धिम् एकं पदमेव मोहयसीव मे मोहयसि इव मोहयसि इव मोहयसीव मे मोहयसि इव अनन्तरं मे तदेकम् कथमागच्छति तत् एकं वद वद एव निश्चित्य एकमेव येन एवमेव श्रेयोहमाप्नुयाम् कथं पदच्छेदं कुर्मः श्रेयः अहम् आप्नुयाम् श्रेयः अहम् आप्नुयाम् त्रीणि पदानि सन्ति इदानीं पदच्छेदं कृत्वा वदामः വ്യാമിശ്രേണ ഇവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസി ഇവ മേ തത് ഏകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയ അഹം ആപ്നുയാം ഏവമസ്തി പദച്ഛേദ പദച്ഛേദാനന്തരം സാമാന്യ सामान्य പദസ്യ അർത്ഥം പശ്യാമ व्यामिश्रेण इव व्यामिश्रेण इव इति अस्ति व्यामिश्रेण इव सङ्कीर्णेन इव इति अस्ति व्यामिश्रेण इव इत्युक्ते सङ्कीर्णं सङ्कीर्णमस्ति इत्युक्ते कः अर्थः सम्यक् न अवगच्छामि तद् वा एतद् वा इति न जानामि काम्प्लिकेट् अस्ति तत् व्यामिश्रेणेव इत्युक्ते सङ्कीर्णेन सङ्कीर्णेन इत्युक्ते स्पष्टं नास्ति मम स्पष्टता नास्ति तदेव व्यामिश्रेण किन्तु एकपदमपि योजितवान् इव इव इत्युक्ते कः अर्थः एव तदेव इति न उक्तवान् इव इव इत्युक्ते संशयः आगच्छति तादृशं तादृशमस्ति व्यामिश्रेण इव वयम् अग्रे पूर्णं पश्यामः इदानीं अर्थं पश्यामः एकैकपदस्य अनन्तरं पूर्णं पश्यामः वाक्येन वाक्येन इत्युक्ते वचनेन वाक्यं मीन्स् तस्य वचनं तस्य शब्दः वाक्येन मे इत्युक्ते मम मम इत्यर्थः बुद्धिं बुद्धिः इत्युक्ते मतिः मतिः इत्युक्ते बुद्धिः अस्माकं बुद्धिः एव बुद्धिं मोहयसि मोहं कारयति भ्रमयसि भ्रमं कारयति मम बुद्धिः स्पष्टता न भवति इदानीम् एकं कार्यं शृणोमि चेत् बुद्धिः स्पष्टं भवेद् वा न भवेद् वा अहमेकं कार्यं वदामि तद् श्रुत्वा स्पष्टता भवति चेत् मनः शान्तं भवति किल तद् स्पष्टं नास्ति चेत् भ्रमः भवति चेत् किं भवति कन्फ्यूषन् भवति इत्युक्ते मनशान्तिः नष्ट नष्टा भवति किं करणीयम् इति न अवगच्छामि तदेव तत्र वदति मोहयसि इव मम मोहयसि भ्रमयसि इव भ्रमं कारयति इव तत् तस्मात् तेन कारणेन किं करणीयम् एकम् इदानीं किं मम मनसि भ्रमः अस्ति केन कारणेन भ्रमः आगच्छति तद्वा वा इति भ्रमः स्पष्टता नास्ति तत् करणीयं वा एतत् करणीयं वा तत् उत्तमं वा एतद् उत्तमं वा तद् मम मनसि नास्ति तस्मात् भवान् एकं कार्यं करोतु इति भगवतः समीपं वदति एकम् एकमेव इत्युक्ते तादृशं प्रमुखं मार्गम् उत्तममार्गं निश्चित्य निश्चित्य इत्युक्ते निश्चयं कृत्वा निर्धार्य वद वद इत्युक्ते वदतु कथयतु येन कीदृशवाक्यं वक्तव्यं येन अहं केन वाक्येन अहं श्रेयः श्रेयः इत्युक्ते श्रेयस् श्रेयः इत्युक्ते श्रेय श्रेष्ठस्थानं श्रेयः एव अतिशयेन प्रशस्तं स्थानम् आप्नुयाम् आप्नुयाम् इत्युक्ते प्राप्नुयाम् प्राप्नोति अहम् इति कारणेन प्राप्नुयाम् अहं प्राप्नोमि इदानीं किम् उक्तवान् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे फस्ट् प्रथमलैन् पश्यतु भ्रमजनकम् इव इव बहु प्रधानमस्ति इत्युक्ते तादृशम् इति तदेव इति न उक्तवान् एव इत्युक्ते निश्चयम् इव इत्युक्ते डौट् अस्ति तद्वा एतद्वा इति डौट् अस्ति तद् इव इति बहु प्रधानपदमस्ति तत्र तद् किमिति अहं वदामि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तस्य अर्थः कः प्रथमपङ्क्ति अर्थः कः भ्रमजनकवाक्यम् इव भवान् उक्तवान् भगवतः वाक्यम् ईश्वरस्य भगवतः कृष्णस्य वाक्यं कीदृशवाक्यमस्ति भ्रमजनकवाक्यम् अस्ति इति सः न उक्तवान् चिन्तयतु अर्जुनः वदति भगवतः वाक्यं भ्रमजनकम् इति न उक्तवान् भगवतः वाक्यं भ्रमजनकम् इति वदति चेत् अहङ्कारस्य लक्षणं सः किम् उक्तवान् भगवतः वाक्यं भ्रमजनकम् इव अस्ति कस्य भ्रमजनकं मे मम भ्रमजनकमस्ति तत् पश्यतु पदप्रयोगः कथमस्ति सामान्यतया वयं कथं वदामः इदानीं कोऽपि सुरेशमहोदयः किमपि उक्तवान् इति चिन्तयतु किमपि वदति अहं न अवगच्छामि चेत् अहं किं वदामि सः एवम् उक्तवान् सः सम्यक् न उक्तवान् इत्येव मम कथनं भवति अहं न अवगतवान् इति अहं न चिन्तयामि सर्वदा एवमेव किल बहुषु सन्दर्भेषु जीवने वयं कथं पश्यामः अन्यः कथं करोति इति पश्यामः अहं कुत्र इदानीं कुत्रापि गन्तव्यं समये अहं न गतवान् इति चिन्तयतु समये न गतवान् विलम्बेन गतवान् कोऽपि पृच्छति किमर्थं विलम्बः वयं किं वदामः कारणं विलम्बः इत्युक्ते कः अर्थः लेट् विलम्बेन वयं गच्छामः तत्र गतवन्तः कार्यालयः गन्तव्यः विलम्बेन प्राप्तवान् इति चिन्तयतु बहुलेञ्जि अद्य विलम्बेन प्राप्तवान् कार्यालयं कोऽपि पृच्छति किमर्थं विलम्बेन आगतवान् किं किं कारणं वदति कानि कानि कारणानि वयं वदामः बस् लेट् अभवत् अथवा वृष्टि आसीत् अथवा ट्राफिक् आसीत् वाहनसम्मर्दः अस्ति भिन्नभिन्नकारणानि वयं वदामः कदापि वयं वदामः वा मम कारणेन विलम्बः एतत् विलम्बः वाहनसम्मर्दः ट्राफिक् भवति इति वयं जानीमः अथवा प्रातःकाले दृष्टो वृष्टिः भवति इति जानीमः समये प्राप्तव्यम् इत्युक्ते तत्र प्रधानं किं समये गन्तव्यं तदेव एतत् सर्वं मनसि अस्माभिः गणना करणीया कदाचित् विलम्बः भवति कदाचित् बस् मम हस्ते नास्ति वयं सर्वदा अपि कारणानि कुत्र पश्यामः अन्यत्र पश्यामः बहिर्पश्यामः यावत् कालपर्यन्तं कारणानि बहिः पश्यति तावत् कालपर्यन्तं मनःशान्तिः न भवति अर्जुनः इदानीं कुत्र आगतवान् अस्ति अर्जुनः अस्माकं स्टेज् मध्ये न सः ततोपि किञ्चित् अग्रे अस्ति तस्मादेव सः उक्तवान् व्यामिश्रेण इव भवतः वाक्यं प्रमजनकं न अहं न उक्तवान् भवतः वाक्यं प्रमजनकम् इति किन्तु भवतः वाक्यं मे मे इत्युक्ते मम भ्रमजनकम् इव अस्ति मम भ्रमजनकमस्ति पश्य कारणं समानमेव अहं पूर्व चर्चा स्मरामि गृहे अस्माकं कुटुम्बे अपि एतादृश बहु बहवः सन्दर्भाः भवन्ति किल वयमेकदृष्ट्या सम्भाषणं कुर्वन्तः भवामः अन्यजनाः अन्यदृष्ट्या सम्भाषणं कुर्वन्तः भवामः किल तय द्वयोः मध्ये कदापि एकं सारूप्यं न आगच्छति साम्यता न आगच्छति किमर्थं न आगच्छति अहं मम चिन्तनानुसृतं वदन्नस्ति अन्यः तस्य चिन्तनानुसृतं वदन्नस्ति सर्वदा किं करणीयम् अस्माभिः सम्भाषणसन्दर्भे यावत् शक्यं समाधानम् इच्छति शान्ति इच्छति इत्युक्ते किं करणीयम् दृष्ट्वा मया सम्भाषणं करणीयम् अन्यः मम पुरतः यः अस्ति सः कथम् अवगच्छति इति प्रश्नः अस्ति केचन जनाः सन्ति तादृश बहु विरलजनाः एकवारम् अहं श्रुतवान् एकः माम् उक्तवान् भवान् किं वदति भवान् सम्यक् एव वदति किन्तु भवान् किं वदति तद् अहं न अवगच्छामि इत्युक्ते मम एव दोषः अहं मम अवगमनसामर्थ्यं न्यूनं तद् तादृशप्रयोगं कृतवान् अर्जुनः पश्यतु व्यामिश्रेण इव इति तत्र योजितवान् किल व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे मम बुद्धि मोहयसि मम भ्रमः अभवत् भ्रमः तु मम अभवत् सत्यमेव किन्तु तस्य कारणं भवान् इति न वदामि अथवा भवतः वाक्यम् इति न वदामि तस्य एतत् किमर्थमहम् एतादृशविवरणं करोमि इत्युक्ते तत् बहु प्रधानमस्ति तादृशदर्शनम् अत्र एतस्मिन् श्लोके अर्जुनः अग्रे अग्रे अग्रे आगच्छति इति सूचयति अर्जुनः यदा प्रथमाध्याये अर्जुनस्य विषाद योगे अर्जुनविषादयोगः इति प्रथम अध्यायः अस्ति तादृशी तादृशस्थितिः इदानीं नास्ति विषाद विषादबाधितः न इदानीं सः कारणं किं द्वितीयाध्यायं पूर्णं श्रुतवान् भगवान् तत्र सम्यक् आत्मज्ञानविषये सम्यक् विवरणं कृतवान् किन्तु सम्यक् न अवगतवान् तदापि सः किञ्चित् अग्रे आगतम् अग्रे आगतवान् इत्युक्ते कुत्र अग्रे आगमनं पृष्ठतः गमनं सर्वं कुत्र मनसि सर्वम् अस्माकं मनसि एव एतादृशकार्याणि शृणोति तत्सर्वं मनसि एव स्वस्य अन्तरङ्गे स्वस्य मनसि एव वयं कथं शृणुमः इति बहु प्रधानमस्ति तदेव अर्जुनः एत एतस्य श्लोकस्य पठन अनन्तरम् अस्माभिः किं चिन्तनीयम् अन्येषां कथनेन अस्माकं दुःखं भवति चेत् अथवा अस्माकं कष्टं भवति चेत् भिन्नभिन्नकारणानि भवितुम् अर्हता अस्ति कदाचित् कदाचित् इत्युक्ते सर्वदा इति न यदा कदापि अथवा कदाचित् किं भवेत् मम श्रवणं सम्यक् नास्ति तदेव कदाचित् मम श्र अहं सम्यक् न श्रुतवान् इत्यपि कारणं स्यात् किल अहं सम्यक् श्रुतवान् चेत् सम्यक् भवितुम् अर्हता अस्ति तद् इतः अस्माभिः अवगन्तव्यं पश्यतु व्यामिश्रेण एव वाक्येन किम् अभवत् बुद्धिं मोहयसीव मे मोहयसि मोहयसि इत्युक्ते भ्रमं कारयत् मम बुद्धिमध्ये भ्रममभवत् बुद्धिमध्ये भ्रममभवत् इत्युक्ते किम् वस्तुतया त्रीणि कार्याणि भवन्ति किल बुद्धि मनः शरीरं किल बुद्धि एव सर्व विवेकेन सर्वं स्वीकरोति यत्किमपि शृणोति तस्य विषकलनं कृत्वा विवेकेन तद् अवगतवान् अहं ज्ञातवान् इति वयं वदामः अवगमनं ज्ञानं केन भवति बुद्धि तस्य विकारः कुत्र भवति तस्य विकारः मनसि भवति तस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति इन्द्रियाणां शरीरद्वारा भवति किल इन्द्रियाणां द्वारा अस्माकं प्रवृत्तिः भवति किन्तु मनसि अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माकं मनसि तस्य विकारः भवति अनन्तरं कुत्र भवति अनन्तरं तस्य प्रवृत्ति अस्माकं शरीरे भवति प्रवृत्तिः अस्माकं शरीरे भवति बुद्धिमध्ये तस्य विचारः भवति प्रथमकार्यं कुत्र चलति किमपि कार्यं शृणोति चेत् वयं कर्म मध्ये किमपि कुर्मः अस्माकं प्रवृत्तिमध्ये किमपि आगच्छति किन्तु प्रवृत्ति आगमनात् पूर्वं किम् अस्माकं अन्तरङ्गे आगच्छति किम् अस्माकं हस्ते आगच्छति चिन्तनं किल अस्माकं चिन्तनं मध्ये प्रथमम् अहं श्रुतवान् श्रवणानन्तरं किं श्रवणानन्तरं किं भवति मनसि तदागच्छति मनसि आगच्छति इत्युक्ते विकारः भवति विकारानन्तरं किं भवति तद् प्रवृत्तिमध्ये आगच्छति वस्तुतया वयं जीवने प्रथमं किम् अनुभवामः प्रवृत्ति अनुभवाम अनुभवामः वा अथवा मानसिकविकारम् अनुभवामः वा अथवा बुद्धिमध्ये अनुभवामः वा वयं प्र प्रवृत्तिमध्ये एव कुर्मः कर्ममध्ये एव अस्माकम् अधिकसम्बन्धः किल कर् कार्ये एव अधिकसम्बन्धः किन्तु तस्य कार्यस्य अस्माभिः विशकलनं करणीयं चेत् अथवा कार्यस्य स्वीकरणं करणीयं चेत् तत्र परिष्कारः करणीयः चेत् किं करणीयम् इति वदति कुतः आरम्भः करणीयः कार्य बुद्धि अस्म चिन्तनतः आरम्भः करणीयः तदेव एतस्य श्लोकस्य आरम्भे अस्ति पश्यतु व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्र व्यामिश्रेण इव इति अस्ति तस्य पदस्य अर्थकथनमेव एतावत् पर्यन्तं वयं कृतवन्तः व्यामिश्रेण इत्युक्ते कः अर्थः भ्रमजनकं भ्रमजनकम् इत्युक्ते कः अर्थः भिन्नं भिन्नं चिन्तयामि तत्तु वा एतत् वा भ्रमम् इत्युक्ते तदेव द्वयमपि तादृशवाक्यं व्यामिश्रेण വാക്യേന വ്യാമിശ്രേണ വാക്യേന ബുദ്ധിം മമ ബുദ്ധി ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ മേ മമ ബുദ്ധി കിം അഭവത് ആ മമ ബുദ്ധി ഭ്രമയസി മമ ബുദ്ധി भ्रमः अभवत् वा इति एकः प्रश्नः पश्यतु तत्र व्यामिश्रेण इति केवलं न उक्तवान् तदेव तत्र विशेषः अस्ति व्यामिस्त्रेण इव इति अस्ति व्यामिस्त्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे अर्जुनः कृष्णस्य समीपं वदति भगवान् भवतः वाक्यं यदा अहं श्रुतवान् इत्युक्ते किं वाक्यं श्रुतवान् सम्पूर्णद्वितीय अध्यायं सम्पूर्णद्वितीय अध्याये भवान् किम् उक्तवान् ज्ञानयोगं श्रेष्ठम् इति उक्तवान् ज्ञान योगेन एव ज्ञानेन तु कैवल्यम् इति उक्तवान् ज्ञानेन एव मोक्षम् इति उक्तवान् ज्ञानेन एव मोक्षमस्ति इति उक्तवान् अनन्तरम् अन्ते अन्ते कथं समापितवान् द्वितीयाध्याये इत्युक्ते भवान् युद्धं करोतु इति उक्तवान् तदा एषः पृच्छति तृतीयाध्यायस्य आरम्भे पृच्छति किमर्थं घोरे कर्मणि मां नियोजयसि किल तदेव प्रथमश्लोकः अस्ति तदा तदेव एकं कार्यम् अति उत्तमम् इति उक्तवान् तदनन्तरं भवान् वदति कर्म करोतु इति वदति कर्म अपि कीदृशकर्म करोतु इति वदति घोरकर्म पापकर्म अस्ति तत् कीदृश कीदृश इत्युक्ते किं वदामि एतादृश तादृश कीदृश क्वस्टिन् वाट् टैप् कीदृशकर्मणि मां नियोजयसि इति पृच्छति पश्यतु अत्र यदा आगतम् इदानीम् एतस्मिन् श्लोके वदति तस्य भ्रमः अस्ति इति स्पष्टं किन्तु सः किञ्चित् अवगतवान् अस्ति किम् अवगतवान् भ्रमः कुत्र भवति इति अवगतवान् एतत् अस्माभिः अपि चिन्तनीयं कार्यं तदेव यदा वयं गीताश्लोकं पठामः अस्माभिः चिन्तनं करणीयं भ्रमः भवति दुःखं भवति कष्टं भवति किल विषादः भवति वयं सर्वदा एतस्य अन्वेषणं कुत्र कुर्मः बहिः कुर्मः किल मम दुःखम् अभवत् अथवा मम कष्टम् अभवत् अथवा मम भ्रमः अभवत् किन्तु अहं तस्य कारणं बहिः इति पश्यामि യാവത് കാലപര്യന്തം ബഹിഹി ഇതി പശ്യതി തത്ര ഭവാൻ സമാധാനം ന പ്രാപ്നോതി കാരണം കിം കർമ്മ കരോമി അഹം കേന കർമ്മ കരോമി ഏതേന ശരീരേണ കരോമി ഇല്ല ഇന്ദ്രിയ മമ ഇന്ദ്രിയാണി ഉപയുജ്യ പ്രാക്ടിക്കൽ വരാമോ ചേത് മമ ശരീരേണ അഹം കരോമി ഇല്ല കർമ്മണ ഫലം तेन किं भवति तत् कुत्र आगच्छति मम मनसि किल मम मनः इति मनः इति एकवस्तु इति न चिन्तयतु यदा शरीरम् इति एकवस्तु अस्ति अथवा उपनेत्रम् इति एकवस्तु अस्ति एतादृशमनः वयं स्वीकृत्य प्रदर्शयितुं न शक्नुमः किन्तु मनः अस्ति वा नास्ति वा वयं सर्वेपि अनुभवामः किल दुःखम् अनुभवामः सुखम् अनुभवामः आनन्दम् अनुभवामः അഥവാ ഭിന്ന ഭിന്ന വികാരാണാം അനുഭവ അസ്തി ഭയം അനുഭവമാ ഭിന്നം ഭിന്നം കിമപി കിമപി അനുഭവമാ ഏതത് കുത്ര ശരീരേവ മനസ്സി ഇതി വയം വദാമ അപ്പൊ മനഃ അപ്പി അസ്തി അനന്തരമപി അസ്തി വിചാര അസ്മാകം കില ഏക വിചാരേണ ഇതാനി പശ്യതു മമ മനസ്സി കേനാപി കാരണേന ഉദാഹരണാർത്ഥം വദാമി ഭയം അഭവത് ഇതി ചിന്തയ മമ അന്തരംഗെ ഭയം അഭവത് कदा भयस्य निवारणं भवति निवारणं मीन्स् भयं गच्छति कदा गच्छति बुद्धि उपयुज्य मया सम्यक् ज्ञातव्यम् अवगतम् इदानीम् अहम् एतत् प्रकोष्ठम् आगतवान् उदाहरणार्थं वदामि प्रकोष्ठं प्रति अहम् आगतवान् इति चिन्तयतु एतत् प्रकोष्ठं प्रति अहम् आगच्छामि प्रकोष्ठं यदा अहं प्रविष्टवान् अत्र कोऽपि शब्दः श्रुतः अत्र प्रकाशः नास्ति कोऽपि शब्दः श्रुतः मम अन्तरङ्गे भयस्य उत्पादनम् अभवत् मम भयम् अभवत् भयं तु तिष्ठति एव किल भयमस्ति एव मम मनसि भयमस्ति एव कदा तद् गच्छति उद सामान्य उदाहरणं वदन्नस्ति यदा प्रकाशः आगच्छति अत्र किमपि नास्ति अथवा किमपि पतितम् इति अहं यदा ज्ञातवान् तस्मिन् समये मम भयम् गतम् किल एतत् वेदान्ते बहु सामान्यरीत्या ग्रामीण उदाहरणानि वदन्ति ग्रामे पूर्वं सर्वे ग्रामे एव जीवनं कुर्वन्ति रात्रिकाले गच्छति किञ्चित् अन्धकारः अस्ति एकः अहं किञ्चित् दूरात् पश्यामि तत्र एकः तिष्ठति अन्धकारः अस्ति सम्यक् प्रकाशः नास्ति किञ्चित् दूरे पश्यामि एकः तिष्ठति केवलं तिष्ठति इति न सः चलति अपि तस्य हस्तः चलति पादः चलति शरीरं सः चालयन् अस्ति मम तत् पश्यन् मम अन्तरङ्गे किं भवति भयम् अधिकमधिकं भवति किञ्चित् मम एकः मित्रम् आगतवान् किञ्चित् अनन्तरं तस्य हस्ते करदीपः अस्ति सः करदीपेन प्रदर्शयति तद् केवलं कदलीवृक्षस्य कदलीवृक्षः इत्युक्ते जानाति किल कदलीवृक्षस्य एक पर्णम् एवं शुष्कम् अस्ति तद् अधः भूत्वा वायुमध्ये तद् चलति तत्र कोऽपि मनुष्यः अपि नास्ति किमपि तत्र नास्ति इति यदा अहं ज्ञातवान् मम ज्ञानमभवत् अहम् अवगतवान् मम मनः शान्तम् अभवत् किल अहं किमपि नूतनतया न कृतवान् किन्तु केन कारणेन मम शान्तिः अभवत् विचारकारणेन मम विचारकारणेन मम ज्ञानकारणेन प्रकाशकारणेन यस्मिन् समये अहं सत्यम् अवगतवान् तस्मिन् समये मम भयं गच्छति एतत् अत्यन्तसामान्य उदाहरणम् एवमेव सर्वकार्यस्य अस्माकम् अन्तरङ्गे भयमागच्छति भिन्नभिन्नविषयेषु अस्माकम् अन्तर अनुभवः तु अस्ति नास्ति इति वक्तुं न शक्नुमः तदेव अर्जुनः अपि अर्जुनः युद्धं कर्तुं सः न इच्छति युद्धं कर्तुम् इत्युक्ते കർമ്മ ഇതാനും സഹ കർത്തും ന ഇച്ഛതി കാര്യം കർത്തും ന ഇച്ഛതി കാര്യവിഷയെ കാര്യം കരോതു ഇതി ഭഗവാൻ വദതി സഹ ഭിന്ന ഭിന്ന ന്യായീകരണം കരോതി കിന്തു കിഞ്ചിത് തസ്യ അവഗമനം അപ്പം സമ്യക് ജായമാനമസ്തി തസ്മാത് സഹ ഉക്തവാൻ തസ്യ അന്തരംഗേ ഭ്രമ വ്യാമിശ്രേണ ഇവ അഹം ന ജാനാമി വസ്തുതയാ കിന്തു വ്യാമിശ്രേണ ഇവ അസ്തി मम अन्तरङ्गे किञ्चित् भ्रमः अभवत् भ्रमः कुत्र अभवत् इति सः अवगतवान् अहं किमर्थम् एतावत् विवरणं कृतवान् इत्युक्ते अस्माभिः अपि अवगन्तव्यं भ्रमः कुत्र भवति इति अवगमनं विना वयं परिहारं कर्तुं न शक्नुमः किल वैद्यः एकः वैद्यः अस्ति इति चिन्तयतु वैद्यस्य आत्तिकसामर्थ्यं कुत्र अलोपति वा आयुर्वेदं वा किमपि चिन्तयतु एतस्य रोगस्य एतत् औषधम् इति लिखित्वा स्थापितमस्ति पुस्तके किल तद् भवान् अपि पठितुं शक्नोति अहमपि पठितुं शक्नोमि तदर्थं बहु ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु तस्य अधिकसामर्थ्यं कुत्र रोगनिर्णये किल कः रोगः इति सम्यक् न जानाति चेत् भिन्न औषधं ददाति तदा विपरीतफलं भवति तस्मात् समग्र इदानीं पश्यतु पूर्वम् आयुर्वेदशास्त्रे कथमासीत् समग्रशरीरस्य चिकित्सां करोति मम हस्ते एकः व्रणः आगच्छति चेत् सः जानाति एषः व्रणः केवलम् अत्र न इदानीं मम किमपि मम अङ्गुष्ठे पूर्वं किञ्चित् व्रणः आसीत् अहं वैद्यं द्रष्टुं गतवान् सः एकं कषायं पिबतु इति उक्तवान् किमर्थं भवतः रक्तशुद्धिः आवश्यकी इति तस्य रक्ते भवतः रक्तकणेषु दोषः अस्ति इति कारणेन तस्य प्रभावः अस्ति अत्र व्रणः किन्तु न जानाति इति चिन्तयतु एकः वैद्यः सामान्य एकः चेत् किं वदति अत्र कर्तयतु एतत् कट् करोतु समाप्तम् अनन्तरं हस्तस्य भवति चेत् हस्तं कर्तयतु एकैकभागं कर्तयतु अनन्तरं तद् न चिकित्सा इत्युक्ते एतत् शारीरिकचिकित्साविषये उक्तवान् इतोपि सूक्ष्मतरमस्ति अथवा सूक्ष्मतममस्ति किं मानसिकचिकित्सा मानसिकरोगस्य चिकित्सां करोति इदानीमपि सैकाट्रिस्ट् जनाः यदा मानसिकरोगस्य चिकित्सां करोति सः किं करोति इत्यस्य चिकित्सां करोति वा न सः बहु सम्भाषणं करोति तेन सह कृत्वा तस्य मूल अन्वेषणं करोति सः किल एतस्य कारणं किं स्यात् तस्य आन्तरिकविभ्रान्ति केन आगतम् इति तस्य चिकित्सां करोति समानमस्ति अत्रापि वयम् इदानीम् आध्यात्मिकशास्त्रे कस्य कीदृशदुःखस्य चिकित्सां कुर्वन्ति त्रिविधदुःखस्य त्रिविधदुःखं मनुष्यस्य कृते आगच्छति तस्य चिकित्सां करोति अर्जुनस्य इदानीम् अर्जुनस्य कष्टमस्ति किल तेन कारणेनैव भगवान् गीतां वदति तस्य अन्तरङ्गे भ्रम अर्जुनः इत्युक्ते कीदृशः सः सामान्यः न अर्जुनः अर्जुनः इत्युक्ते एकः साधकः साधकः इत्युक्ते एकः डिवोटि अथवा यः तस्मिन् क्षेत्रे प्रयत्नं करोति सामान्यः एकः इति चिन्तयतु इत्युक्ते जीवनं प्राप्तवान् धनसम्पादनं करणीयम् अनन्तरं प्रातःकाले उत्तिष्ठति हम्म। उद्योगार्थं गच्छति धनं सम्पादयति सायङ्काले गृहम् आगच्छति निद्रां करोति श्वः पुनः उत्तिष्ठति इति कारणेन पुनः गच्छति एवं प्रतिदिनम् एतत् रोटीन् मध्ये जीवनं करोति तस्य कृते भगवद्गीतायाः आवश्यकता नास्ति सः भगवद्गीतां न पठति अर्जुनः साधकः अस्ति इति कारणेन भगवान् तस्य गुरुः अस्ति ಸಾಧಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರೋದಿ ಸಹ ಜಾನಾದಿ ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಸನಾತನಧರ್ಮ ಏಕಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತೇನ ಸಾಧನ ಕೃತ್ವ ಅಗ್ರೆ ಗಂತವ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಏವ ಭಗವಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತೇನ ಭಗವಾನ್ ಅಗ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಕನ್ವೇಷಣೆ ಕರಣಿ ಅಗ್ರೆ ಅಗ್ರೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಇದಾನಿಂ ಪಶ್ಯದು वयं वदामः इदानीं मनुष्याणां मध्ये एव वयं भिन्नभिन्नरीत्या मनुष्यान् पश्यामः किल मनुष्य मनुष्यशरीरमस्ति केचन जनाः अन्येषाम् उपद्रवं करोति तत्र सन्तोषम् अनुभवति अस्ति किल नास्ति इति न तदेव असुराः राक्षसाः किमपि कार्यं आवश्यकं तेषाम् अन्येषां वाक्ये वा भवतु दर्शने वा भवतु प्रयत्ने वा भवतु अन्यस्य एकस्य कष्टं कारयति तस्य आनन्दः तत्रैव षड्विधजनाः सन्ति इति वदति अत् वयम् अन्य अन्य अन्यसन्दर्भे कदापि पश्यामः भिन्नभिन्नस्वभावयुक्तजनाः केचन जनाः आसुरिकशक्ति केचन जनानां पैशाचिकशक्तिः केचन जनानां सर्पशक्तिः सर्पः अस्ति किल एवं पुराणेषु विवरणं करोति षड्विध असुराणां मध्ये षड्विधजनाः के वयम् एतत् सर्वं लोके द्रष्टुं शक्यते केचन जनैः सह वयं कलहं कुर्मः चेत् ते अपि अस्माभिः सह कलहं कुर्वन्ति किल केचन जनैः सह गत्वा कलहं करोति सः अपि कलहं करोति अथवा अहम् एकं ताडनं ददामि सः अपि ताडयति तादृशजनाः सन्ति अन्ये केचन जनाः सन्ति अहं न ताडितवान् अहं वदामि भवन्तं ताडयामि सः आगत्य मां ताडयति किमपि ताडनं करणीयमेव नास्ति पूर्वमेव आगत्य करोति अथवा केचन जनैः सह सम्पर्कं करोति चेत् पर्याप्तं ते अस्माकं नाशं कुर्वन्ति मैत्री इति अस्ति किल लोके महाभारतमेव बहु उदाहरणानि सन्ति किल बहूनि उदाहरणानि कर्णः अपि महान् धीरः वीरः किल अर्जुनः अपि वीरः अर्जुनस्य वैशिष्ट्यं किम् अर्जुनस्य मित्रं कृष्णः आसीत् कर्णस्य मित्रं दुर्योधनः आसीत् बहु भेदः कोऽपि नास्ति दुर्योधनः इति मित्रस्य चयनं कृतवान् इति कारणेन एषः अपि कुन्तीपुत्रः समग्रनाशः अभूत् समग्रजीवनं गतम् अस्माकं जीवने एकः पाठः सः कः पाठः मित्रस्य चयनं यदा करोति बहुजनानां समीपमेव न गन्तव्यम् अनावश्यकतया तादृशजनानां समीपं गत्वा तेषां समीपे किं किम् अस्ति तद् सर्वम् अस्माभिः स्वीकरणीयं नास्ति किल तद् अनावश्यक अस्माकम् एनर्जि भवति मनुष्यस्य एका शक्तिः अस्ति किल पश्यतु अहम् इदानीम् एतया सह भाषणं करोमि इति चिन्तयतु कोऽपि भवतु प्रतिप्रश्नस्य उत्तरम् अहं यदा वदामि मम एनर्जि गच्छति वा न वा गच्छति एव निश्चयेन गच्छति मम स्वभावः एव परिवर्तितः भवति किल अस्मा वयं कुत्र जीवनं कुर्मः अस्माकं मित्राणि अस्माकं मित्राणि इत्युक्ते अस्माभिः सह ये ये जीवनं मित्रम् इत्युक्ते केवलं फ्रण्ट् इति अहं न तस्मिन् अर्थे न वदामि भवतः पुत्रः भवतु पत्नी भवतु भवतः पिता भवतु माता भवतु भवतः कुटुम्बवातावरणं भवतु एतत् सर्वमपि बहु चिन्तनं करणीयं किल तस्मादेव पूर्वकाले आसीत् विवाहं यदा करोति विवाहसन्दर्भे कुटुम्बं पश्यति पश्यति वा न वा इदानीं किमपि नास्ति तत् कुटुम्बं मम कुटुम्बं सम्यक् भवति वा किमर्थं तद् इत्युक्ते अन्यत्र गत्वा वक्तुं कर्तुं न शक्नुमः समग्रं परिवर्तनमागच्छति वयं किमपि किमपि अभिनयं कुर्मः मन्दं मन्दं मन्दम् अस्माकमेव परिवर्तनम् आगच्छति तस्मादेव अत्र वदति अस्माकम् आन्तरिकशुद्धीकरणाय अस्माभिः किं करणीयम् अस्माकं प्रवृत्तिमध्ये शुद्धं करणीयं प्रवृत्ति यदा शुद्धं करोति तदा मनः शुद्धं भवति मनः यदा शुद्धं भवति विचारः अपि सम्यक् भवति सत्यम् यदा शुद्धविचारः आगच्छति आत्मविचारः आगच्छति तेन मोक्षं प्राप्नोति मोक्षम् इत्युक्ते स्वातन्त्र्यं सुखं सन्तोषः शान्ति आनन्दम् इत्येव तत्र आनन्दम् इत्येव प्रयोगं करोति आनन्दस्य प्राप्तिनिमित्तम् एकैकस्य स्तरानुसृतं तेन कार्यं करणीयम् अर्जुनस्य स्तरः कः इत्युक्ते स्तरः इत्युक्ते स्थानम् ते सः इदानीं कुत्र अस्ति इत्युक्ते तेन कर्म एव कर्तुं शक्यते तदेव भगवान् वक्तुमिच्छति कदाचित् सन्न्यासीजनाः अथवा तादृश शङ्कराचार्यसदृशजनाः आसन् किल ते किमपि कर्म तैः करणीयं नास्ति केवलं विचारे एव ते सर्वमपि परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति वयमपि तद् दृष्ट्वा अहं गत्वा ध्यानार्थं गत्वा उपविशामि चेत् मनसि किम् आगच्छति भवन्तः अपि चिन्तयन्तु एतत् सर्वं सर्वे ध्यानं कुर्वन्ति किल अहमपि ध्यानं करोमि इति चिन्तयित्वा अहं गत्वा नेत्रं निमीलयामि अहं सर्वं मुद्रां कृत्वा चिन्तयामि चेत् यदा अहं नेत्रम् उद्घाटयामि ततोपि अधिकं चिन्तनम् आगच्छति एकनिमेषमपि तत् शान्तं न तिष्ठति कर्मणा तत् कर्तुं न शक्नोति मनसा कर्तुं न शक्यते मनसा कदा कर्तुं शक्यते कर्मणा कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा यदा अभ्यासः इति वदति किल अभ्यासः यदा भवति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति मनसि अपि तद् भवति तदा मनः शुद्धं भवति मनः यदा शुद्धं भवति बुद्धिः तद् तत्र सा एव चिन्ता आगच्छति सर्वं परस्परसम्बन्धः अस्ति नास्ति इति न चिन्तनमपि तादृशं भवितुं प्रयत्नः करणीयः किन्तु अस्मत्सदृशजनाः सामान्यजनानां प्रथमदृष्ट्या प्रयत्नः कुत्र उत्तमम् कर्म कर्मक्षेत्रे एव तदेव अर्जुनस्य संशयः तदेव व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे अनन्तरं किं वदति सः तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् निश्चयं कृत्वा वदतु निश्चित्य निश्चयं कृत्वा वदतु किम् एकं वदतु किम् वक्तव्यं श्रेयः केन अहं प्राप्नोमि किं करोमि चेत् मम उत्तममस्ति किं करोमि चेत् मम श्रेयः भवति तत् एकं निश्चयं कृत्वा भवान् वदतु इत्युक्ते कः अर्थः स एकदृष्ट्या तस्य उत्तमस्वभावः अत्र अस्ति कः स्वभावः सः ज्ञातवान् तस्य पूर्णविश्वासः अस्ति इदानीं कुत्र भगवतः उपरि किल भगवतः उपरि विश्वासः नास्ति चेत् सः न वदति किल यत्र अस्माकं विश्वासः नास्ति यत्र अस्माकं पूर्णसमर्पणं नास्ति तत्र वयं सर्वदा किं कुर्मः वादं कुर्मः किल ओ तद् नास्ति एवं नास्ति एवमस्ति एवमस्ति तद् एवं नास्ति पत्नी भवतु पतिः भवतु गृहं भवतु कुटुम्बं भवतु माता भवतु पिता भवतु कोऽपि भवतु वयं सर्वे सर्वदा किं कुर्वन्तः भवामः मम भवती पूर्णविश्वासः अस्ति इति वदति किमर्थं वदति अहम् एकस्य समीपं वदामि इति चिन्तयतु अहं भवतः उपरि पूर्णविश्वासं करोमि इति वदति पुनः पुनः वदति चेत् तस्य अर्थः कः विश्वासः नास्ति इत्येव अर्थः मम विश्वासः अस्ति चेत् मया वक्तव्यं वा अहं मुकुन्दन्जी समीपे वदामि अहं भवतः कृते तत् करोमि भवतः कृते एतत् करोमि एतत् तत् करोमि एतत् करोमि किमर्थम् अहं वदामि मम संशयः सः न जानाति किल सः जानाति एव अस्ति इत्युक्ते तदेव किल भिन्नभिन्नसने माता विशिष्य भारते भारतस्य वातावरणे अहं वदामि मातुः पुत्रस्य पुत्र्याः समीपं यः स्नेहः अस्ति माता मध्ये मध्ये वदति वा ऐ लव् यू अहं भव भवन्तम् इच्छामि अहं भवतीम् इच्छामि इति माया माता मध्ये मध्ये वदति वा न वदति किल अहं न श्रुतवान् एवं वदति इति वदति चेत् कः अर्थः तत्र मम अन्तरङ्गे संशयः मम अन्तरङ्गे संशयः तद् किञ्चित् डेप्त् अस्ति तत्र किञ्चित् समयम् उपविश्य चिन्तनं करणीयं मम अन्तरङ्गे संशयः नास्ति चेत् मया वक्तव्यं नास्ति वक्तव्यम् इति एकवातावरणं कदा आगच्छति द्वयोः मध्ये यदा संशयः भवति तदा संशयः एव नास्ति चेत् वक्तव्यमेव नास्ति तद् स्वस्य जीवने एतत् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते एतानि कार्याणि अन्यैः सह व्यवहारकार्यं न अर्जुनः भगवता सह चर्चां करोति एतत् कुत्र चलति चर्चा तस्य अन्तरङ्गे एव युद्धं कुत्र तस्य अन्तरङ्गे एव युद्धं तस्य अन्तरङ्गे एव पाण्डवाः तस्य अन्तरङ्गे एव कौरवाः सर्वं तस्य अन्तरङ्गे एव तस्य अन्तरङ्गे विद्यमानशक्तिद्वयं मध्ये पुनः पुनः भिन्नभिन्नविचारः चलति तत्रैव युद्धं चलति किल तस्मिन् युद्धे सर्वदापि भगवान् जन्म प्राप्नोति अवगच्छति यदा कदापि युद्धक्षेत्रं भवति युद्धक्षेत्रम् इत्युक्ते कः अर्थः वयं यदा कदापि युद्धम् इति शृणुमः अस्माकं मनसि किम् आगच्छति भिन्नभिन्न आयुधानि जनान् मारयति ताडनम् एतदेव वयं युद्धम् इति चिन्तयामः युद्धम् इत्युक्ते एवं न अस्माकं पुराणे कुत्रापि एवम् उक्तं नास्ति एव युद्धमित्युक्ते एतत् न युद्धमित्युक्ते स्वस्य अन्तरङ्गे युद्धं प्रथमयुद्धं कुत्र भवति कुरुक्षेत्रयुद्धं भिन्नभिन्न कुरुक्षेत्रयुद्धस्य एव आरम्भं स्वीकरोतु कथारूपेण वदन्नस्मि कथारूपेण स्वीकरोतु तथापि महाभारतयुद्धस्य आरम्भः कदा भवतु कुरुक्षेत्रे सैन्यद्वयं स्थित्वा युद्धं करोति न कदा एतस्य आरम्भः यस्मिन् सन्दर्भे द्रौपद्याः वस्त्राक्षेपं कृतवन्तः तदा युद्धस्य आरम्भः अभवत् किल तत्रैव द्रौपदी वदन्ती आसीत् किल समग्र तत्र भीष्मपितामहः धृतराष्ट्रः सर्वेपि आसन् तत्र द्रोणाचार्यः सः वदति तत्र एतत् युद्धं तु भविष्यति एव कारणं किं तेषां सर्वेषाम् अन्तरङ्गे दुर्योधनस्य दुःशासनस्य शकुनि तादृश सर्वेषाम् अन्तरङ्गे किमभवत् आसुरिकजन्म अभवत् किल तत्रैव युद्धं भवति तदेव अस्माभिः अपि चिन्तनीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे यदा तादृशचिन्तनं चलति तादृशयुद्धं यदा अस्माकम् अन्तरङ्गे भवति एकस्मिन् पार्श्वे उत्तमशक्तयः एकस्मिन् पार्श्वे दुष्टशक्तयः द्वयमपि शक्तिः एव किल आसुरिकमपि शक्तिः एव दैविकमपि शक्तिः एव मम अन्तरङ्गे एतत् द्वयमपि भवति आसुरिकमपि भवति दैविकमपि भवति एतयोः द्वयोः मध्ये युद्धं भवति खलु एतयोः मध्ये यदा युद्धं भवति प्रवृत्तिः भवति तस्मिन् सन्दर्भे तत्र भगवान् भवति तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं प्रश्नः कीदृशं भवेत् अस्माकं वर्धनं भवेत् तदेव अर्जुनस्य अन्तरङ्गे तादृशं वर्धनमभवत् व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयां सः उक्तवान् येन मम श्रेयः भवति इत्युक्ते येन मम वर्धनं भवति तादृशम् एकं भवान् निश्चित्य वदतु भवान् निश्चित्य वदतु इति कदा वयं वदामः भवान् मम गुरुः अस्ति इति अहम् अङ्गीकृतवान् पुनः मम संशयः नास्ति भवान् वदति अहं करोमि तद् वा एतद् वा इति न तद् वा एतद् वा इति भवान् उक्तवान् वा तदपि सः न उक्तवान् पश्यतु तद् एतद् वा इति उक्तवान् इव तद् भवान् उक्तवान् वा एतद् भवान् उक्तवान् वा इति इति मम मनसि भ्रमः भवान् स्पष्टं सत्यमेव उक्तवान् किन्तु तद् ज्ञातुं मम सामर्थ्यं न्यूनमस्ति अहं समर्थः नास्मि मम न्यूनता अहं न अवगतवान् मम भ्रमः जातः तस्मात् मम भ्रमनिवारणाय भवता किं करणीयम् इति वदति तदेकं वद एकं वदतु किं वक्तव्यं श्रेयः येन श्रेयः आप्नुयां येन अहं श्रेयः श्रेयः इत्युक्ते श्रेष्ठत्वं प्राप्नोमि तदेकं निश्चित्य मां वदतु इत्युक्ते मां वदतु इति केवलं न उक्तवान् सः अङ्गीकृतवान् किम् अङ्गीकृतवान् अहं तत् करोमि तदपि तत्र अस्ति किल तस्य प्रतिज्ञा अपि तत्र अस्ति भवान् एकं वदतु श्रुत्वा अनन्तरं पश्यामि इति न भवान् वदतु अनन्तरं कर्तुं शक्यते वा न वा इति अहं चिन्तयामि इति वयं सर्वे तादृशमेव वदामः किल सर्वदा वदामः इत्युक्ते कदाचित् मुखेन वदति वदतु पश्यामः इति भवति किल तादृशं किमपि नास्ति वदतु पश्यामः इति न वदतु इति इत्युक्ते तत्र तस्य डेडिकेशन् एव प्रदर्शयति तस्य पूर्णसमर्पणमेव प्रदर्शयति तत्र पुनः तस्य संशयः नास्ति भगवान् कः इति सः प्रतिश्लोकम् एकैकश्लोकं यदा अग्रे गच्छति सः अवगच्छन् अस्ति इति अर्थः अन्तिमश्लोके भगवान् वदति तावत् पर्यन्तं भगवान् एतावत् उक्तो उक्तो उक्तो उक्तो किं करणीयं सर्वं वदति एतत् खादतु एतत् न खादतु तावत्पर्यन्तम् अर्जुनः पृच्छति रजोगुणो भवति तमोगुणो भवति सत्त्वगुणो भवति ओ एवं चेत् केन कारणेन भवतः भोजनकारणेन भोजने किं करणीयं निद्रा कथं करणीयं सर्वमपि वदति सर्वम् उक्त्वा अन्ते उक्तवान् किम् अन्तिमश्लोके जानाति सर्वधर्मान् पय तद् न भवान् विमर्शयेतत् अशेषेण यथेच्छसि तदा कुरु विमर्शनं करोतु सर्वं कुत्र विमर्शनं करणीयं भवतः अन्तरङ्गे सर्वस्य मम वाक्यस्य विमर्शनं करोतु विषकलनं करोतु चिन्तनं करोतु भवान् तदनन्तरं यदा इच्छसि तदा कुरु भवान् किम् तत् करोतु इति उक्तवान् इत्युक्ते तावत् पक्वं कृतवान् कथं कथं कथं नयति इत्युक्ते तावत् पर्यन्तं तस्य लघु लघु कार्याणि स्वीकृत्य अग्रे नयति इत्र अत्र इदानीं पश्यतु अस्मिन् श्लोके एतत् अध्याये पूर्णं एकः संशयः आगतः संशयः अस्माकं दृष्ट्या उत्तरम् एवं वक्तुं शक्यते किल इव भाति किन्तु एषः संशयः कुत्रत्य संशयः मानसिकसंशयः किल बहुधा उत्तराणि वयं शृणुमः किन्तु अस्माकं मानसिकसन्तृप्तिः न भवति हा सम्यक् उत्तरं सम्यक् अस्ति इति वयम् अङ्गीकुर्मः मौनम् उपविशामः सः किं पृष्टवान् भगवान् भवान् उक्तवान् ज्ञानयोगम् उत्तमम् इति उक्तवान् किल ज्ञानयोगे एव उत्तमं कर्मयोगस्य अपेक्षया इति उक्तवान् इति एषः चिन्तयति एवं चेत् मया किं करणीयम् किमर्थं पुनः मां घोरे कर्मणि भवान् योजयसि इति पृष्टवान् तदा सः वदति घोरे कर्मणि योजयसि इति पृष्टवान् तदनन्तरश्लोकं पश्यतु व्यामिश्रेणेव वाक् भवतः वाक्यं श्रुत्वा अहमेवं चिन्तितवान् एवमेव भवान् उक्तवान् इति न भवतः वाक्यं श्रुत्वा मम एतादृशचिन्तनमभवत् വ്യാമിസ്ത്രേണ ഇവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വത നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം इति अत्र एतस्य सामान्य अर्थः गतश्लोके बहुजनाः संशयं पृष्टवन्तः जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन इति अस्ति मता इति पुल्लिङ्ग वा किमर्थं मता बुद्धि इति अस्ति इति बहुजनाः विशिष्य ये एतत् मध्ये एनि मीटिङ्ग् डाट् काम् मध्ये शृण्वन्ति बहवः जनाः तत्र लिखितवन्तः आसन् तत्र मता इति विशेषणत्वेन उपयोगं कर्तुं शक्यते मतम् इति अस्ति नपुंसकलिङ्गं तद् व्याकरणदृष्ट्या तेषां संशयः आसीत् मतम् इति पदं मतं चेत् मता बुद्धिः इति कथम् आगच्छति इति एवं मत इति विशेषणरूपेण उपयोगं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते बुद्धिः मता बुद्धिः इति कर्तुं शक्यते पुल्लिङ्गे अपि तादृशप्रयोगाः सन्ति तद् मतं मता मतः त्रयम् त्रिविधमपि तस्य प्रयोगः दृश्यते तद् अन्ये पृष्टवन्तः इति कारणेन उक्तवान् इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अन्वयः एकवारं पश्यामः क्रियापदमस्ति मोहयसि इति अस्ति किल मोहयसि कां मोहयसि कां मोहयसि बुद्धिं मोहयसि बुद्धिं मोहयसि इव कस्य बुद्धिं मोहयसि मे बुद्धिं मोहयसि केन मे बुद्धिं मोहयसि वाक्येन केन वाक्येन इत्युक्ते कीदृशेन वाक्येन व्यामिश्रेण इदानीं प्रथम पङ्क्ति अस्ति तस्य अन्वयः अभवत् किम् अन्वयः पश्यतु तस्य अन्वयः कथम् आगच्छति प्रथमम् अस्माभिः क्रियापदस्य स्वीकरणं मोहयसि कां मोहयसि बुद्धिं मोहयसि कस्य बुद्धिं मोहयसि मे बुद्धिं मोहयसि केन मोहयसि वाक्येन मोहयसि केन कीदृशेन वाक्येन व्यामिश्रेण पश्यतु വ്യാമിശ്രേണ വാക്യേന മേ ബുദ്ധിം മോഹയസി തദ്വദ കിം വദ ഏകം വദ कीदृशमेकं वद येन अहं श्रेयः आप्नुयां येन अहं श्रेयः प्राप्नोमि तद् एकं वद अवगतं किं कृत्वा वद निश्चित्य वद निश्चयं कृत्वा वद इदानीम् आहत्य अन्वयः कथमागच्छति अन्वयः पश्यतु तत्र आहत्य एतस्य श्लोकस्य अन्वयः व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिं मे बुद्धिं मोहयसि तद् येन अहं श्रेयः आप्नुयाम् एकं निश्चित्य वद इति तस्य अन्वयः अन्वयः इत्युक्ते कः अर्थः यदा प्रोस् आर्डर् मध्ये वयं लिखामः तस्य नाम अन्वयः तत्र तत्र विद्यमानपदानि प्रोस् आर्डर् मध्ये वयं यदा स्वीकृत्य गद्यम् इव लिखामः अर्थयुक्तं लिखामः तस्य नाम अन्वयः एतस्य अन्वयः कथमागच्छति पश्यतु व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि तद् येन अहं श्रेयः आप्नुयाम् एकं निश्चित्य वद इति तस्य अन्वयः भवति इदानीं तत्र किञ्चित् व्याकरणकार्याणि अस्ति पदानि पश्यामः मोहयसि इव कथं पदच्छेदं कुर्मः मोहयसि इव सवर्णदीर्घसन्धि अस्ति मोहयसि इ इव इ इ मिलति चेत् मोहयसि इव तदेकं तत् एकं जश्च सन्धि इति वदति श्रेयोऽहं श्रेयः अहं विसर्गसन्धि अस्ति निश्चित्य पश्यतु तद् निस् चि ल्यप् ल्यप् इति एकः प्रत्ययः उत्थागत्य इति आगच्छति लेप् प्रत्ययमिति वदति आगत्य उपविश्य प्रक्षाल्य तादृशम् आगच्छति लेप् इति आगच्छति सामान्यं वयं वदामः क्त्वा इति आगच्छति गत्वा पठित्वा लिखित्वा क्त्वा प्रत्ययं समान अर्थः एव तत्र ल्य इति आगच्छति तद् ल्यप् प्रत्ययम् इति वदति पश्यतु नि इति अस्ति छि इति अस्ति निस् इति धातु तत्र मूलं चि इति अस्ति लेप् प्रत्ययः अनन्तरं श्रेयः तद्धिदान्तः अस्ति प्रश प्रशस्य प्लस् इयसुन् इति एकम् इयसुन् इति एकः प्रत्ययः तावदेव तस्य अतिशये इति अर्थः पश्यतु श्रेयः इति पदं कथम् आगच्छति इति वदति श्रेयः इति पदस्य उत्पत्ति व्याकरणशास्त्रे कथं भवति इति वदति प्रशस्य इत्यर्थः तेन सह एकं प्रत्ययं योजयति तद्धिदान्तप्रत्ययं योजयति तदा तद् पदम् आगच्छति इदानीं तत्र तावन्ति पदानि एव सन्ति प्रतिपदम् एकवारं पश्यतु अर्थमवगच्छति वा इति पश्यतु व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम् सामान्य अर्थः कः सामान्य अर्थः अनन्तरं चिन्तनं करोतु स्वस्य चिन्तनानुसृतम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः अर्जुनः भगवतः समीपं पृच्छति अथवा वदति मम बुद्धिभ्रमः एव अस्ति अहं सम्यक् न अवगच्छामि किं न अवगच्छामि किं करणीयम् इति अहं न अवगच्छामि कर्म करणीयं वा अथवा ज्ञानमार्गे गन्तव्यं वा ज्ञानमार्गः उत्तमः वा अथवा कर्ममार्गः उत्तमः वा अहं न अवगच्छामि भवान् यत् भवान् सम्यक् उक्तवान् भवान् बहु सम्यक् विवरण कृतवान् किन्तु मम मनसि भ्रमः जातः इव अस्त भ्रम जाता वा न अहम न जाना भ्रम इव मम भाति तस्मा मम स्पष्टता नास्ति तस्मात् किं करनीय कृपया एकं निश्चय करोतु किं करनीय निश्चय निश्चयं तद तद् वदतु तद् अहं करिष्यामि इत्युक्ते तस्मिन् श्लोके बहूनि कार्याणि सन्ति एकम् इव इति एकः प्रयोगः तद् अर्जुनस्य मानसिकस्तरं सूचयति व्यामिस्तरेण इव वाक्येन इति इव इति पुनः पुनः चिन्तयतु तदा सम्यक् अवगच्छामः कस्मिन् मानसिकस्तरे सः उक्तवान् इति द्वितीयः विषयः कः तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम् मम श्रेयः मम श्रेष्ठता मम उत्तमत्वं मम वर्धनं कथं भवति इति अहं न जानामि मम अपेक्षया भवान् जानाति इत्युक्ते कुत्र तादृशसम्भाषणं चलति यदा गुरुशिष्यबन्धे यदा गुरुः भवति साक्षात् आध्यात्मिकक्षेत्रे गुरुः भवति गुरुः किं करोति शिष्यं ज्ञात्वा उपदेशं करोति शिष्येण प्रष्टव्यं नास्ति शिष्यः गत्वा पृच्छति चेत् कः अर्थः शिष्यस्य मनसि सन्देहः उत्पन्नः इदानीं सः न जानाति इदानीम् एकः गुरुः उक्तवान् चिन्तयतु भवान् एतत् कार्यं करोतु इति उक्तवान् पुनः गत्वा पृच्छति अहम् एतस्य मन्त्रस्य साधनं करोमि चेत् अग्रे गन्तुं शक्यते वा इति पृच्छति चेत् कः अर्थः गुरोः उपरि तस्य विश्वासः नास्ति किल गुरोः उपरि विश्वास अत्र किं सूचयति अर्जुनस्य कार्यद्वयम् अर्जुनस्य अन्तरङ्गे वर्धमानमस्ति एकं भगवतः उपरि विश्वासः भगवतः उपरि विश्वासः इत्युक्ते किं तत्र आत्मसमर्पणं द्वितीयं किमस्ति स्वस्य अवगमनं स्वस्य अवगमनमेव युवा इति प्रयोगं कृतवान् स्वस्य ज्ञानविषये स्वस्य अन्तरङ्गविषये संशयः भ्रमः एतत् सर्वं कुत्र भवति अहम् उदाहरणम् उक्तवान् आरम्भे भयम् इति एकम् उदाहरणम् उक्तवान् भयं कुत्र भवति स्वस्य अन्तरङ्गे भयमस्ति तस्य परिहारार्थं बहिः अन्वेषणं कृत्वा प्रयोजनं न अन्तरङ्गे ज्ञानं भवेत् प्रकाशः भवेत् मया अवगन्तव्यं किल तत् किम् इति मया अवगच्छति मम भ्रमः पुनः मम भयं न भवति पुनः कोऽपि किमपि वदतु मम भ्रमः न भवति एवम् उत्तम अवगमनम् अस्माकं भवेत् एतत् कार्यद्वयं विशिष्य एतस्मिन् श्लोके सूचयति एकम् इत्युक्ते सूचयति इत्युक्ते अर्जुनस्य वर्धनं कथं कथम् अग्रे अग्रे भवति इति अर्जुनः कथम् अग्रे अग्रे आगच्छति अर्जुनः आगच्छति इत्युक्ते कः अर्थः अस्माभिः अपि आगन्तव्यम् यदा यदा वयं गीतां शृणुमः गीताश्लोकस्य श्रवणानुसृतं वयमपि अस्माकं मानसिकविचाराणां परिवर्तनं कुर्मः तदा एव गीतापठनम् इति वदामः अहं गीतां पठितवान् इत्युक्ते कः अर्थः गीतां ज्ञातवान् इत्युक्ते श्लोकं जानामि इति न श्लोकस्य अर्थं जानामि इति न अर्थस्य विचारः करणीयः स्वस्य जीवने तस्य अनुसन्धानं करणीयं स्वस्य जीवने किञ्चित् किञ्चित् प्राक्टीस् करणीयम् लघु लघु कार्याणि पर्याप्तानि लघु लघु कार्याणि स्वीकृत्य प्रयत्नः करणीयः सत्यं वक्तव्यम् इति एकं प्राप्तं प्रयत्नः करणीयः तस्मिन् विषये अभ्यासः करणीयः कथं वक्तुं शक्यते तस्य शक्तिः कीदृशी अस्ति वाक् तपः इति गीतायामस्ति वाक् तपः इत्युक्ते किम् एकैकतपः वदति तत् शरीरेण अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति भिन्नभिन्नकार्याणि सन्ति तद् लघु लघु कार्याणि तद् श्लोके यदा भवति तद् जीवनेन सह अस्माभिः किञ्चित् किञ्चित् द्रष्टव्यं तदा गीतापठनं प्रयोजनाय भवति वयम् अद्य समापयामः इदानीं समयः जातः संशयः अस्ति चेत् भवन्तः लिखन्तु तस्य उत्तराणि अग्रिमसप्ताहे अहं वदामि व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शा